ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນປີກາຍ 2018 ຄົນໄມແກຣນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃໝ່ໆ ເກືອບທຸກຄົນຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ຊິດນີ ທີ່ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ບ້ານເມືອງຊົນນະບົດອົດສະ ເຕຣເລຍມີພົນລະເມືອງຫຼຸດລົງມາກມາຍ ແລະ ມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້ ຈາກການເປັນບ້ານຮ້າງ ເມືອງຮ້າງຕ່າງໆ ນີ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍມີໂຄງການອັນໜຶ່ງທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ ຄົນໄມແກຣນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄປຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີ ຄົນໄມແກຣນແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ນີ້ບໍ່ແມ່ນອົບພະຍົກ ຫຼື ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ທ່ານ ຟາຣາດິນ ດາລາຣີ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມປະສົບການໃນການມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ທ່ານ ໃນການເຕີບໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນຄົນກຸ່ ມສ່ວນນ້ອຍ ຄືເຜົ່າບາເຮໃນປະເທດອີຣານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄປຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ເມື່ອໜັງສືຜ່ານແດນພາສປອດຂອງທ່ານໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງລັດຖະບານໃນປະເທດອີຣານ ທ່ານ ຍົກຍ້າຍມາຍັງນະຄອນແມລເບີນ

ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍຕື່ມສຳລັບດິນດອນຕອນຫຍ້າ ແລ້ວກໍຍ້າຍອອກໄປຈາກແມລເບີນ ເວລານາທີຜ່ານພົ້ນມາແລ້ວເຖິງ 30 ປີ ທີ່ທ່ານ ດາລາຣີ ໄປຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ທີ່ເມືອງທາວສະວິລ ນາທີນີ້ທ່ານເປັນຜູ້ດຳເນີ ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Townsville Intercultural Center

It was an adventure. People are basically ໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນເວົ້າວ່າທາວສະວິລເປັນນະຄອນເອກຂອງການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອພັນ ແຕ່ມັນບໍ່ລົບກວນທ່ານຫຍັງ ຍ້ອນວ່າທ່ານມາຈາກການປະສົບການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ແລະ ຈາກກາ ນກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອພັນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນບ່ອນທີ່ທ່ານມາຈາກ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນເປັນການປະຈົນໄພອັນໜຶ່ງ ຫຼັກໆແລ້ວ ທາວສະວິລດີເລີດທີ່ຈະຫາໄດ້ໃນໂລກນີ້ ເຮົາສາມາດເປັນເພື່ອນມິດ ກັນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັບເອົາເຮົາໃນທີ່ສຸດ ເຮົາຢູ່ນຳກັນໄດ້ ເຮົາບໍ່ຖືກແບ່ງແຍກອອກໂດຍວິທີການອັນເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍຕົກເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງຜົ ນຜະລິດໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດນີ້ ໃຫ້ວຽກເຮັດງານທຳແກ່ຄົນເຮັດ ຄືສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ມີຢູ່ວ່າ ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະສາມຄົນ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ຊົນນະບົດນັ້ນໝາຍເຖິງບ້ານເມືອງອັ ນນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ຕາມເຂດນອກຂອງຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ ບຣິສເບນ ເພີດ ອາດີເລດ ແລະ ແຄນເບີຣາ ຫຼາຍເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້ ຍ້ອນມີພົນລະເມືອງນ້ອຍລົງ ທ່ານ Stuart McAlpine ຊາວ ກະສິກອນໃນລັດ Western Australia ເວົ້າວ່າ

ແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຈາກໂຄງການເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍດາຍທີ່ຈະດຶງດູດໄດ້ຄົນໄມແກຣນຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ໄກຫ່າງຈາກນະຄອນເພີດເຖິງ 263 ຫຼັກກິໂລແມັດ ທ່ານ McAlpine ເວົ້າ ວ່າ

ທ່ານ McAlpine ເປັນປະທານຂອງ Regional Population Advisory Committee ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 2-3 ປີ ເພື່ອກະຕຸກກະຕຸ້ນພົນລະເມືອງຂອງເມືອງດາວາລິງນູຢ່າງຈົບດີ ພວກທ່ານຕ້ອງເອົາຊະນະບັນຫາໃນດ້ານພາສາ ໂດຍການສອນພາສາອັງກິ ດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນດ້ານເຄຫະສະຖານດ້ວຍ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ທ່ານ ມາເຮຍ ໂມມານ ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານ Macrofinance ເຫັນເງື່ອນໄຂອັນມີເຫດມີຜົນໃນການກະຕຽມຊົນນະບົດຕ່າງໆ ເມື່ອທີ່ຄົນໄມແກຣນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃໝ່ໆ ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຕ່າງໆຄັບອັ່ງກັນ ທ່ ານດຳເນີນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ROA ຄື Regional Opportunity Australia ທ່ານເວົ້າວ່າ

ເຂດຊົນນະບົດ Australia ມີການແຂ່ງຂັນກັນນ້ອຍກວ່າໃນເຂດນະຄອນຕ່າງໆ ຕົວເລກຂອງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ Australia ຊຸດສົກປີ 2011 ສະເໜີວ່າ ຄົນທີ່ອອກໄປໄກຈາກນະຄອນໃຫຍ່ໆ ໄກເທົ່າໃດ ແມ່ນແຮ່ງມີໂອກາດໄ ດ້ວຽກເຮັດ ຕົວຢ່າງ ມີຄົນໄມແກຣນ 61.3 ເປີເຊັນ ໄດ້ວຽກເຮັດໃນນະຄອນຕ່າງໆໃນປີ 2011 ແຕ່ 78 ເປີເຊັນ ໄດ້ວຽກເຮັດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຊູຣາ ອາດີບາໂຢ ໂອປາຕູກູນ ເກີດເປັນຄົນໄນຈີຣຽນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທ່ານມີຄວາມຍາກຊາ ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອດູແລຄອບຄົວ 5 ຄົນ ກະທັ້ງທີ່ທ່ານຈົບເຖິງການສຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດແວດລ້ອມ ຢູ່ທີ່ Macquarie University ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕາເລຍຢ່ າງວ່ອງໄວ ທ່ານໄດ້ວຽກ

and that's not been ມັນຍາກຊາຫຼາຍໃນນະຄອນ ວ່າຊັ້ນ
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄປຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ AOA ແມ່ນຄົນໄມແກຣນ ແລະ ຄົນທີ່ຫາກໍຮຽນຈົບໃໝ່ໆ ບາງຜູ້ບາງຄົນເປັນທ່ານໝໍຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຖືສັນຊາດອົດສະຕາເລຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ວຽກເຮັດຢູ່ໃນນະຄ ອນໃຫຍ່ຕ່າງໆ ທ່ານໂມມານເວົ້າວ່າ

ໂຮງຮຽນເດໂມກຣາຟີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຄົນໄມແກຣນທີ່ມາຢູ່ໃນບາງເຂດແດນຊົນນະບົດອົດສະເຕເລຍ ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນນະຄອນໃຫຍ່ໆ ຕ່າງໆ ພາຍໃນ 5 ປີ ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ 35 ປີທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ທ່ານດາຣີຣີເວົ້າວ່າມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ໃນການທີ່ທ່ານດຳເນີນໂຄງການ ການນຳພາຊາວໜຸ່ມ ທ່ານນຳເອົາຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນ Townsville ແລະ ຄົນໄມແກຣ ນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍໃໝ່ໆ ເຂົ້າກັນ ທ່ານເຊື່ອວ່າ Trust, trust the system, trust the community

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເສຍປຽບທີ່ສຸດ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍ ລາຍການ Struggle Street ຊຸດທີ 3 ຈະຖືກນຳມາສະເໜີໃນວັນພຸດທີ 9 ຕຸລາ 2019 ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ຄ່ຳ ຢູ່ໜ້າທີ່ທີວີ SBS ແລ້ວຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປເປັນລາຍສັບປະດາໃນທຸກໆວັນພຸດ ພາຍຫຼັງຖືກສະເໜີແລ້ວ ຫຼືວ່າສາຍແລ້ວ ລາຍການນັ້ນ ກໍຈະມີໃຫ້ຊົມຢູ່ໜ້າທີ່ SBS On Demand ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານ ເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ